ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ ານຈະເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ກໍຂໍທ່ານໝູນຄື້ນມາທີ່ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາ ລາຍການນີ້ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີມີປະໂຫຍດຫຼາຍໆຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານເປັນປະຈຳໃນວັນ ແລະ ເວລາ ດຽວກັນນີ້ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ ລາຍການສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ມີຫຍັງແດ່ນໍ ອ້າຍສຳລານ ມື້ນີ້ທ່ານ ສັນຕິໄຊຈະມານຳລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ໃນຫົວຂໍ້ ພັດທະນາການຂອງຊີວິດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນກໍມີການພັດທະນາ ແຕ່ຈະມີການພັດທະນາແນວ ໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ເດີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຂໍ້ຄິດທີ່ດີໆ ໂດຍອ້າຍສຳລານ ແລະ ອາຈານສິງຫາຈະນຳເອົາເລື່ອງລາວ ມີຫຍັງແດ່ໃນສ ະຫວັນ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຜູ້ຟັງຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ເດີ້ ນີ້ຄືລາຍການທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ດຽວນີ້ຄົນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ລວມທັງຊາວນາ ຊາວກະສິກອນຂອງບາງປະເທດ ນິຍົມໃຊ້ຢາກະຕຸ້ນປະສາດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຢານີ້ບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງມີໃບສັ່ງຢາຈາກທ່ານໝໍກໍຫາຊື້ໄດ້ ຢາກະຕຸ້ນທີ່ວ່າກັນນີ້ກໍຄື ຄາເຟອິນ ທຸກມື້ນີ້ບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກນ້ຳຊາ ກາເຟ ແປັບຊີ ແຕ່ເດັກນ້ອຍກໍຍັງຮູ້ຈັກ ເພາະມີການໂຄສະນາ ມີການຂາຍຕາມຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປທີ່ເຮົາເຫັນ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງກິນຢາແກ້ປວດເ ປັນປະຈຳ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ດຽວນີ້ມີເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງທີ່ມີການໂຄສະນາກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມີການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການດື່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນກາຍເປັນທຸລະກິດໃຫຍ່ທີ່ຫາເງິນໄດ້ຢ່າງມະຫາສານແກ່ນາຍທຶນ ທ່ານຜູ້ ຟັງ ສິ່ງທີ່ຖືວ່າເປັນສານເສບຕິດ ຈະມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຮັບສານນັ້ນ ຈະມີອາການຢາກດື່ມຢາກເສບ ຈົນໄດ້ຮັບສານນັ້ນຈຶ່ງຈະພໍໃຈ ເຖິງວ່າໃນເຄື່ອງດື່ມປະສົມສານຄາເຟອິນໜ້ອຍ ແຕ່ວ່າເມື່ອດື່ມເລື້ອຍໆ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຕິດໄດ້ ວິທີທົດລອງວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຕິດເຄື່ອງດື່ມປະສົມສານຄາເຟອິນຫຼືບໍ່ ກໍຄື ຢຸດລອງດື່ມເບິ່ງຈັກສອງສາມມື້ ກໍຈະເຫັນວ່າມີອາການເຈັບຫົວ ອາລົມເສຍ ອ່ອນເພຍ ເບື່ອອາຫານ ປວດຮາກ ອາການນີ້ຈະຍັງຄົງຢູ່ ຈົນທ່ານໄດ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ລຶ້ງເຄີຍ ແລ້ວອາການກໍຈະບັນເທົາລົງ ແລະ ຫາຍດີ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍຄື ອາການຂາດຢາທີ່ສະແດງອອກມານັ້ນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຂອງ ຄົນເຮົາ ບາງຄົນໂສກເສົ້າ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ດື່ມສິ່ງທີ່ລຶ້ງເຄີຍ ສິ່ງທີ່ເຄີຍຈັບເຄີຍດື່ມ ແລ້ວສ້າງຄວາມສົດຊື່ນໃຫ້ກັບຕົນເອງໄດ້ໝົດມື້ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະຕາມໃຈຕົນເອງ ດື່ມຕໍ່ໄປໂດຍຄິດວ່າສິ່ງທີ່ຕົນດື່ມບໍ່ເປັນອັ ນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍ່ມີສານເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ ສານຄາເຟອິນມີໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ກະຕຸ້ນປະສາດຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ໂຕສັ່ນ ຕື່ນເຕັ້ນ ຮ້ອນຮົນ ແລະ ນອນບໍ່ຫຼັບ ຖ້າເປັນແບບນີ້ດົນໆ ຈະເຮັ ດໃຫ້ເກີດອາການອ່ອນເພຍແບບຊຳເຮື້ອ ນອກຈາກນີ້ ສານຕ່າງໆທີ່ປະສົມໃນເຄື່ອງດື່ມ ເຊັ່ນ ນ້ຳຊາ ກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ ຈະເຂົ້າໄປລົບກວນ ຫຼື ສຽດສີກະເພາະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ສານຄາເຟອິນຈະ ເຮັດໃຫ້ເລືອດຫົດໂຕລົງ ເຮັດໃຫ້ການຍ່ອຍອາຫານບໍ່ສະດວກ ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານຄາເຟອິນໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ ແລະ ຮາກອອກມາ ນອກຈາກນີ້ ສານຄາເຟອິນຈະກະຕຸ້ນ ໃຫ້ກະເພາະຂັບໄລ່ກົດອາຊິດອອກມາຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ກະເພາະເປັນບາດແຜ ແລະ ເປັນໂລກກະເພາະໄດ້ ສານຄາເຟອິນຍັງຂັດຂວາງການດູດຊຶມແຄວຊຽມ ແລະ ທາດເຫຼັກຂອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຈະນຳໄປສູ່ ການເປັນໂລກກະດູກຜ່ອຍ ແລະ ໂລກເລືອດຈາງໄດ້ ເມື່ອເວລາທີ່ເຮົາດື່ມນ້ຳຊາ ກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງໃໝ່ໆ ສານຄາເຟອິນຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງຂຶ້ນ ແລະ ເກີດປະຕິກິລິຍາກະຕຸ້ນອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶງຂັງ ໃນລັກສະນະທີ່ເບິ່ງແລ້ວຄືວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ລະດັບນ້ຳຕານທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເລັ່ງໃຫ້ມີການຫຼັ່ງອິນຊູລິນອອກມາເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົ ງ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ດື່ມຍິ່ງຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງອີກສິ່ງໜຶ່ງກໍຄື ສານຄາເຟອິນຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໜັກກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຂັບໄລ່ປັດສະວະອອ ກມາ ນອກຈາກນີ້ ສານຄາເຟອິນຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກຫອບຫືດ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນໂລກພູມແພ້ມີອາການຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າ ວິທີການຫຼີກລ່ຽງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍການບໍ່ດື່ມກາເຟ ຫຼື ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກສ ານນີ້ ການຢຸດເຊົາບໍ່ດື່ມນ້ຳຊາ ກາເຟ ເປັນເລື່ອງທີ່ລຳບາກພໍສົມຄວນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳວ່າ ຫຼັງຈາກຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ ໃຫ້ອາບນ້ຳອຸ່ນສະຫຼັບສັບປ່ຽນກັບນ້ຳເຢັນ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຟ້າວເຊັດໂຕທັນທີ ໃນເວລ າອອກໄປວຽກໄປການ ໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງໂດຍການດື່ມນ້ຳໝາກໄມ້ທົດແທນ ຫຼື ດື່ມນ້ຳບໍລິສຸດທົດແທນກໍໄດ້ ຖ້າຫາວນອນ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ດື່ມກາເຟກໍໃຫ້ລຸກຂຶ້ນຍ່າງ ດື່ມນ້ຳອຸ່ນ ຫຼື ນ້ຳເຢັນແທນ ພັກສາຍຕາຫຼຽວເບິ່ງໄ ກໆ ຖ້າຢາກດື່ມຈົນອົດບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຫາເຄື່ອງດື່ມອື່ນມາດື່ມແທນ ດຽວນີ້ມີການສະກັດກາເຟຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ ຫຼື ພືດຊະນິດອື່ນໆ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງກຳລັງໃຝ່ຝັນຢາກຈະຫ່າງໄກຈາກສິ່ງເສບຕິດເຫຼົ່ານັ້ນ ເຮົາ ຕ້ອງເຂັ້ມແຂງ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອການມີສຸຂະພາບທີ່ດີທີ່ຍືນຍາວ ການບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເປັນການລົງທຶນໄລຍະຍາວ ປະລິມານຄາເຟອີນທີ່ດື່ມເຂົ້າໄປ ເຖິງວ່າຈະພຽງໜ້ອຍໜຶ່ງ ບາງຄັ້ງອາ ດຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ແຕ່ບັນຫາທີ່ຢູ່ວ່າ ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດຄວນເຊົາດື່ມກາເຟ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງເຫຼົ່ານີ້ ດື່ມເຄື່ອງດື່ມຈຳພວກສະໝຸນໄພທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍແທ ນນ້ຳຊາ ກາເຟ ຈະເປັນການປອດໄພກວ່າ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກ ະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກຄົນເລີຍ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org ລາວ L A O @ A W R O R G
ຈາກນີ້ໄປ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນໆ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືສຽງເພງທີ່ອ້າຍສຳລານໄດ້ເປີດໃຫ້ທ່ານຟັງ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງສຽງເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນໃນຄັ້ງໜ້າອີກເດີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານມີປະໂຫຍດສຳລັບການປັບປຸງລາຍການຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວ ໆຂຽນກັນເຂົ້າມາແນ່ເດີ້
ຂຽນມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P

a w r o r g ທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າໃນສະຫວັນມີຫຍັງແດ່ ນ້ອງພໍຕິບຄິດວ່າມີຫຍັງແດ່ນໍ ທີ່ແນ່ນອນຄືມີພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ອາຈານສິງຫາຈະມາເລົ່າລາຍລະອຽດໃຫ້ເຮົາຟັງ ເຊີນເຮົາມາຮັບຟັງນຳກັນເລີຍເນາະ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພົບກັນອີກແລ້ວໃນລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງໜ້າສົນໃຈທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງອາດບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງສະຫວັນຢູ່ ຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເບິ່ງກັນວ່າ ຕາມຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີວ່າ ຢູ່ໃນສະຫວັນນັ້ນມີອັນໃດແດ່ ຕາມທີ່ມີບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນຄຳສອນຂອງຄຣິສຕະສາສະໜາມີຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັ ບຄວາມຄິດຂອງຄົນທົ່ວໄປໃນເລື່ອງການໃຊ້ຊີວິດ ການກິນການດື່ມນັ້ນ ມີຄຳສອນທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ ແຜ່ນດິນຂອງພະເຈົ້ານັ້ນບໍ່ແມ່ນການກິນ ແລະ ການດື່ມ ແຕ່ເປັນຄວາມຊອບທຳ ສັນຕິສຸກ ແລະ ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນ ດີໃນພະວິນຍານບໍລິສຸດ ໃນຂໍ້ຄວາມນີ້ຊັດເຈນວ່າ ແຜ່ນດິນສະຫວັນບໍ່ມີຄວາມບາບ ສະຫວັນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ເພື່ອຄວາມສະໜຸກສະໜານດ້ວຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ຫຼື ເພື່ອຄວາມຢາກໄດ້ຕາມໃຈປາດຖະໜາ ຂອງມະນຸດຢູ່ໃນໂລກ ແຕ່ແຜ່ນດິນສະຫວັນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ຢູ່ບ່ອນນັ້ນຈະມີຄວາມຊອບທຳ ຄືຄວາມດີຄວາມງາມ ຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ເຫັນຄົນອື່ນດີກວ່າຕົວເອງ ມີຄວາມຮັ ກ ແລະ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງມີສັນຕິສຸກ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫວັນຈະມີສັນຕິສຸກກັບເພື່ອນບ້ານ ກັບພະເຈົ້າ ແລະ ກັບທຸກສິ່ງຢູ່ໃນສະຫວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມບາບ ບັນຫາທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ໃນໂລ ກນີ້ຈຶ່ງບໍ່ມີຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ອີກສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ສະຫວັນມີຢ່າງແນ່ນອນກໍຄືຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ ຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ເຫັນຄົນອື່ນມີຄວາມສຸກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກໄປດ້ວຍ ໃນສະຫວັນຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ຈະເກີດແກ່ທຸ ກຄົນ ເປັນຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີອັນຖາວອນ ແລະ ນິລັນຕະຫຼອດໄປ ສະຫວັນຄືທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງຟ້າສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ຂະນະນີ້ ພຣະເຢຊູຊົງປະທັບຢູ່ໃນສະຫວັນ ພຣະອົງຊົງສັນ ຍາວ່າ ເມື່ອເຮົາໄປຈັດຕຽມບ່ອນເອົາໄວ້ສຳລັບທ່ານແລ້ວ ເຮົາຈະກັບມາອີກ ແລະ ຮັບພວກທ່ານໄປຢູ່ກັບເຮົາ ເພື່ອວ່າເຮົາຢູ່ທີ່ບ່ອນໃດ ພວກທ່ານກໍຈະໄດ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ເຮົາທຸກຄົນຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຢຊູຕະຫຼ ອດນິລັນ ມີມະນຸດຄົນໃດແດ່ທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຫວັນ ເຮົາມາເບິ່ງລອງເບິ່ງວ່າ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ມະຫາຊົນທີ່ບໍ່ມີໃຜນັບຈຳນວນໄດ້ ທີ່ມາຈາກທຸກປະຊາຊາດ ທຸກເຜົ່າພັນ ທຸກຊົນຊາ ດ ແລະ ທຸກພາສາ ຢືນຕໍ່ໜ້າພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະອົງ ສະແດງວ່າຈະມີຄົນຈຳນວນມາກມາຍ ຫຼາຍເຫຼືອລົ້ນຈາກທຸກຊາດທຸກພາສາທົ່ວໂລກໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຫວັນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ທີ່ຈະເ ຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຫວັນໄດ້ນັ້ນ ມີແນະນຳເອົາໄວ້ຢູ່ໃນພຣະຄຳພີວ່າ ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຊຳລະລ້າງເສື້ອຜ້າຂອງຕົນກໍເປັນສຸກ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະມີສິດ ໃນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນນະຄອນນັ້ນໂດຍທາງ ປະຕູໄດ້ ຄຳວ່າຊຳລະເສື້ອຜ້າໃນທີ່ນີ້ ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊຳລະບາບໂດຍພຣະເຢຊູແລ້ວ ຈຶ່ງຈະມີສິດເຂົ້າໄປກິນໝາກໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ ທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງພຣະເຈົ້າມີໄວ້ຢູ່ໃນສວນເອເດນ ເມື່ອພຣະອົງສ້າງໂລ ກ ແລະ ອາດຳເອວາກໍໄດ້ລະເມີດຄຳສັ່ງຫ້າມກິນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຫວັນນັ້ນມີເງື່ອນໄຂປະການດຽວຄື ເຊື່ອໃນການລົບຄວາມບາບຂອງພຣະເຢຊູ ຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່າ ນເທົ່ານັ້ນເອງ ຄຳຖາມຕໍ່ໄປກໍຄື ສິ່ງໃດຫຼືຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ມີສິດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຫວັນ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ນອກເມືອງນັ້ນເປັນທີ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ປະພຶດຜິດທາງເພດ ຄົນທີ່ມີເວດມົນກົນຄາຖາ ຜູ້ປະພຶດຜິດ ສິນທຳ ແລະ ຄາດຕະກອນ ຄົນທີ່ກາບໄຫວ້ຮູບເຄົາລົບ ແລະ ຄົນທີ່ຂີ້ຕົວະ ທັງທາງຄຳເວົ້າ ແລະ ການກະທຳ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງເຫັນແລ້ວວ່າ ໃຜທີ່ມີສິດ ແລະ ບໍ່ມີສິດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຫວັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານ ແລະ ກັບຂ້າພະ ເຈົ້າທີ່ຈະເລືອກວ່າ ຈະຢູ່ກຸ່ມໃດຢູ່ໃນຄົນສອງກຸ່ມນີ້ ເຮົາມາລອງພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ການໄດ້ຢູ່ກັບພະເຢຊູຕະຫຼອດໄປ ການໄດ້ຢູ່ກັບຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ ໂດຍພຣ ະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ ເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຫວັນ ເຮົາກໍຈະພົບກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ໜູນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຮົາສູນເສຍຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ເຮົາຮັກ ວ່າເຮົາຈະໄດ້ພົບກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ນອກຈາກນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ າເຊື່ອແນ່ວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບອາດາມ ແລະ ເອວາ ເຂົາຈະເລົ່າເລື່ອງລາວການຫຼົງຜິດຂອງເຂົາໃຫ້ພວກເຮົາຟັງ ແລະ ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ ເຊັ່ນ ໂມເຊ ແລະ ກັບຄົນອື່ນໆ ອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນສະຫວັນ ສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດຈະຄົບສົມບູນ ເຮົາຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆອີກຢ່າງມາກມາຍດ້ວຍປັນຍາທີ່ເປັນເລີດ ເຮົາຈະມີບ່ອນຢູ່ ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັບຄອບຄົວ ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈົ້ າທີ່ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນຈາກຕາຂອງເຂົາທັງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ຄວາມໂສກເສົ້າ ການຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ການເຈັບປວດຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ເພາະຍຸກເດີມ ນັ້ນໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ ຈະເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຈະເຂົ້າໄປໃນສະຫວັນນັ້ນ ຫຼື ບໍ່
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກະໝົດລົງພໍດີ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງ ມີຫຍັງໃນສະຫວັນ ຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທ່ານສາມາດສຶກສາເ ລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາຂໍບົດຮຽນພົບແລ້ວຈາກທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາກໍຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ທັງໝົດນີ້ຄື ສິ່ງທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການຂອງພວກເຮົາມີປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາຍັງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ມັນຈະໃຫ້ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມນີ້ກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກ ຂຽນກັນເຂົ້າມາເນາະທ່ານຜູ້ຟັງ ຫາກທ່າ ນຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາຍັງລາຍການຂອງເຮົາເດີ ພວ ກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

l a o @ a w r . o r g ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກ ລາຍການຂ້າງໜ້າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຕອນ ຂີ່ຊ້າງຈັບຕັກກະແຕນ ມາພ້ອມກັບຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ຕອນ ໃຜຈະໄດ້ຂຶ້ນສະຫ ວັນ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ເດີ ລາຍການຂອງພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂ ອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຟ້າວຂຽນກັນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະຂ້າພະເ ຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ຂໍພະເຈົ້າອວຍພອນແກ່ທ່ານທຸກໆຄົນເດີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ